ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ມື້ນີ້ເປັນວັນພະຫັດທີ 4 ຂອງເດືອນພະຈິກ ຊຶ່ງກົງກັນກັບວັນທີ 26 ຕາມປະເພນີແລ້ວ ຊາວອາເມລິກັນພາກັນສະຫຼອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຫຼື Thanksgiving ຊຶ່ງເປັນບຸນໃຫຍ່ປະຈຳປີ ທີ່ພາສາຊາ ວບ້ານເອີ້ນກັນຫຼິ້ນໆວ່າ ບຸນໄກ່ງວງ ໄດ້ສະຫຼອງກັນມາເປັນເວລາດົນກວ່າ 200 ປີແລ້ວ ເພາະສະນັ້ນ ໃນລາຍການຊີວິດຊາວລາວຂອງວີໂອເອມື້ນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ຖືເອົາໂອກາດນີ້ລົມກັບຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍລາ ວຢູ່ທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບການສະຫຼອງບຸນທ່າມກາງການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ຍັງຮ້າຍແຮງຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ຊຶ່ງກິ່ງສະຫວັນຈະນຳມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ
ມື້ນີ້ວັນພະຫັດ ວັນທີ 26 ພະຈິກ ແມ່ນມື້ບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຫຼື Thanksgiving ປີ 2020 ຊຶ່ງເປັນບຸນໃຫຍ່ ແລະ ເປັນວັນພັກລາຊະການຂອງສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ສະຫຼອງກັນມາເປັນເວລາ 200 ກວ່າປີແລ້ວ ຄວາມສຳຄັນຂອງບຸນນີ້ ກໍເພື່ອລະນຶ ກເຖິງວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ທີ່ຊາວອິນເດຍແດງໄດ້ຕ້ອນຮັບຊາວອັງກິດ ຜູ້ເດີນທາງມາຮອດແຜ່ນດິນໃໝ່ໃນປີ 1620 ທີ່ຮູ້ກັນເທົ່າທຸກມື້ນີ້ວ່າ ອາເມລິກາ ເຊິ່ງໃນຂັ້ນຕົ້ນເຂົາເຈົ້າໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຍາກລຳບາກ ແລະ ເສຍຊີວິດຈາກພະຍາດ ແຕ່ຕົກມາໃນສະໄໝສະຕະວັດທີ 20 ຊາວອາເມລິກັນເຊື້ອສາຍລາວ ແລະ ຊົນຊາດອື່ນໆແລ້ວ ກໍເພື່ອຂອບໃຈລັດຖະບານສະຫະລັດອາເມລິກາ ທີ່ໃຫ້ຄວາມອຸປະກາລະຮັບເອົາອົບ ພະຍົບເຂົ້າມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຊີວິດໃໝ່ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ທ່າມກາງການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ທີ່ພວມດຳເນີນຢ່າງຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຢູ່ນີ້ ຈຶ່ງເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການເດີນທາງໄປຫາຄອບຄົວຍາດມິດ ທີ່ຈະ ພົບພໍ້ກັນໃນວັນພັກບຸນແຫ່ງຊາດອັນສຳຄັນດັ່ງກ່າວ ພຽງແຕ່ອີກເດືອນກວ່າໆ ປີ 2020 ກໍຈະຜ່ານພົ້ນໄປ ແຕ່ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ການສະຫຼອງບຸນຕ່າງໆ ກຳລັງລຽນຕິດກັນມາ ຄືບຸນຄຣິສມາສ ວັນທີ 25 ທັນວາ ຊຶ່ງຈະຕິດຕາມມ າດ້ວຍການສະຫຼອງບຸນສົ່ງທ້າຍປີເກົ່າ 2020 ໃນວັນທີ 31 ທັນວາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ແລະ ຕ້ອນຮັບປີໃໝ່ສາກົນປີ 2021 ເພາະສະນັ້ນ ການເດີນທາງໄປມາຫາສູ່ ຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ ແລະ ຍາດຕິພີ່ນ້ອງຢູ່ໃກ້ ແລະ ໄກ ເພື່ອນັ່ງກິ ນເຂົ້າຊຸມແຊວສັງສັນກັນ ໄດ້ກາຍມາເປັນເລື່ອງອັນຕະລາຍ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ຊີວິດ ທີ່ຈະນຳເອົາເຊື້ອໄວຣັສໂຄວິດ-19 ມາຕິດຕໍ່ໃສ່ກັນໄດ້ ເພາະສະນັ້ນ ບັນດານັກການແພດທັງຫຼາຍພາກັນມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ແລະ ໄດ້ອອກປະກາດຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ ຖ້າຫາກບໍ່ມີຄວາມຈຳເປັນ ຂໍໃຫ້ທຸກຄົນພາກັນສະຫຼອງຢູ່ພາຍໃນຄອບຄົວຂອງໃຜລາວເທົ່ານັ້ນ ໃນແຕ່ລະປີກ່ອນຈະຮອດມື້ບຸນວັນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຢູ່ທີ່ທຳນຽບຂາວມີພິທີ ໂຜດໄກ່ງວງ ໂດຍປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ແລະ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນພະຫັດມື້ນີ້ ຢູ່ທີ່ນະຄອນນິວຢອກ ມີການເດີນສວນສະໜາມປະຈຳປີຢ່າງຄຶກຄື້ນ ບັດນີ້ເຮົາມາຟັງການໂອ້ລົມກັບຊາວລາວອາເມລິກັນວ່ າ ພາຍໃຕ້ບັນຍາກາດຂອງການລະບາດໂຄວິດ-19 ທີ່ກຳລັງຄຸກຄາມຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ພວກເພິ່ນມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ ແລະ ການສະຫຼອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າປີ 2020 ນີ້ ມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດ ເຊິ່ງທ່ານ ເຄວິນ ກອງສະ ມິດ ຜູ້ນັບຖືສາສະໜາຄຣິສ ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ເມືອງແວນຄູເວີ ລັດວໍຊິງຕັນ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອສຸດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວສູ່ VOA ຟັງດັ່ງນີ້ ສະບາຍດີ ຂ້າພະເຈົ້າຄື ເຄວິນ ກອງສະມິດ ຂໍຖືເປັນກຽດທີ່ໄດ້ມາ ອະທິບາຍກ່ຽວກັບເລື່ອງວັນ Thanksgiving ເຊິ່ງຕົງກັບພາສາລາວວ່າ ວັນຂອບພະຄຸນພະເຈົ້າ ຫຼື ວັນຂອບໃຈພະເຈົ້າ ປີ 1621 ໄດ້ມີຊາວອົບພະຍົບ ຊາວຢູໂຣບ ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດແຜ່ນດິນຕອນໃໝ່ນີ້ ໄດ້ເກີດມີການເຈັບເປັ ນ ລົ້ມປ່ວຍ ແລະ ອົດຫິວ ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ຊິນເຄີຍກັບສະພາບແວດລ້ອມດິນຟ້າອາກາດ ຕໍ່ມາວັນໜຶ່ງ ໄດ້ມີພີ່ນ້ອງຊາວຄຣິສຕຽນ ແລະ ຄົນພື້ນເມືອງອິນເດຍແດງ ຈັດງານລ້ຽງພາເຂົ້າ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ອົບໄກ່ງວ ງ ຕົ້ມມັນ ຕົ້ມໝາກສາລີ ແລະ ສ່ວນປະກອບອື່ນໆ ພ້ອມການອະທິຖານອ້ອນວອນຂອບພະຄຸນພະເຈົ້າ ແລະ ຂອບໃຈເຊິ່ງກັນແລະກັນ ງານນີ້ໄດ້ຈົບລົງດ້ວຍຄວາມຮັກແພງອັນເລິກເຊິ່ງ ລະຫວ່າງພີ່ນ້ອງຊາວພື້ນ ເມືອງອິນເດຍແດງ ແລະ ຊາວຢູໂຣບທີ່ມາຕັ້ງຖິ່ນຖານພາຍໃໝ່ ຕໍ່ມາທຸກໆປີ ງານນີ້ໄດ້ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ແລະ ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວແຜ່ນດິນສະຫະລັດ ຈົນມາເຖິງ ໃຫ້ເອົາງານນີ້ເປັນງານແຫ່ງຊາດ ເປັນວັນພັກທາງກາ ນ ໃຫ້ຖືເອົາວັນພະຫັດຂອງທ້າຍເດືອນ November ນັ້ນ ເປັນວັນ Thanksgiving ທີ່ໄດ້ທຳກັນມາທຸກໆປີ 200 ກວ່າປີ ຈົນມາຮອດທຸກວັນນີ້ ແຕ່ສຳລັບປີນີ້ ມີພະຍາດໂຄວິດນີ້ ໄດ້ມາ ອ່າ ລົບກວນບ້ານເມືອງ ແລະ ໄປທົ່ວໂລກເນາະ ທາງການເ ພິ່ນນີ້ກໍໄດ້ Lockdown ພວກເຮົາກໍຈະໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງຢູ່ທີ່ບ້ານ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ຢູ່ທີ່ບ້ານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ທຸກປີນີ້ຈະມີປະມານ 18 ຫາ 20 ກວ່າຄົນ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຊີນມາ ແຕ່ປີນີ້ຈະມີແຕ່ຄອບຄົວຂອງຂ້າພະເຈົ້າເ ອງ ກ່ອນຈະຈາກກັນໄປໃນມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບພະຄຸນພະເຈົ້າ ທີ່ພະອົງເຈົ້າໄດ້ ອ່າ ປົກຄອງປະເທດສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຂໍຂອບອົກຂອບໃຈຕໍ່ລັດຖະບານກາງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ VOA ຊຶ່ງໄດ້ນ ຳເອົາຂ່າວພາກພາສາລາວ ໃຫ້ຄົນລາວນີ້ໄດ້ຮູ້ໄດ້ເຂົ້າໃຈ ຢູ່ທົ່ວທຸກມຸມໂລກ ຂໍພະເຈົ້າຊົງອວຍພອນທ່ານ ຂອບໃຈ ບັດນີ້ເຮົາມາຫາທາງພາກກາງຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ລັດວິສຄອນຊິນ ເພື່ອໂອ້ລົມກັບທ່ານ ວິລະ ວັນ ອິນທະວົງ ວ່າປີນີ້ ເພິ່ນສະຫຼອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າຢ່າງໃດ ຊຶ່ງທ່ານກ່າວຕໍ່ VOA ວ່າ ປີນີ້ນີ້ຄືສິບໍ່ໄດ້ໄປໃສ ທຳມະດານັ້ນແມ່ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄປເຮືອນນ້ອງຊາຍເມຍເນາະ ເພາະວ່າເຮືອນລາວໃຫຍ່ແດ່ ລາ ວກໍເອີ້ນເອົາອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຄອບຄົວແຕ່ລະຄົນໄປ ຢູ່ Milwaukee ກໍມີແຕ່ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ ຄອບຄົວອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງນຳກັນແຫຼະ ແຕ່ວ່າຫຼາຍຢູ່ ຄືສິບໍ່ຢູ່ ເພາະ ເພາະ ເພາະລາວ
ເພາະວ່າພະຍາດໂຄວິດແມ່ນບໍ່ ແມ່ນລະ ຕາມທຳມະດາແລ້ວ ຄອບຄົວເຈົ້າຫັ້ນ ຄັນວ່າບໍ່ໄປໃສແລ້ວ ກໍສິກິນຢູ່ບໍ່ໄກ່ງວງຫັ້ນ ອ່າ ກໍສິບອກເມຍຢູ່ ໄປຊື້ຊີ້ນມາກິນເອົາ ເອົາຮີດເອົາຄອງ ເອີ ເຮັດເລັກໆນ້ອຍໆ ກິນ ຢູ່ບ້ານນຳຄອບນຳຄົວ ເອົາຮີດເອົາຄອງ ຄືວ່າເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ ປີນີ້ນະ ແລ້ວໄກ່ງວງໄດ້ສິກິນບໍ່ ກິນວ່າສິກິນ ໃນເຮືອນມີໃຜແດ່ ອ່າ ກະສອງຜົວເມຍກັບລູກສາວສອງຄົນ ໝົດເທົ່ານັ້ນ ໂອເຄ ເຈົ້າຄິດວ່າຈັ່ງໃດປີນີ້ ອັນ ນ່າ ທີ່ວ່າມັນເກີດເຫດເປັນເລື່ອງໂຄວິດ ທີ່ວ່າມັນເປັນຜົນກະທົບໃຫ້ແກ່ເບິດສູ່ຄົນ ທີ່ເຈົ້າມີຄວາມຄິດຈັ່ງໃດ ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນບໍ່ ວ່າຊັ້ນສະ ບໍ່ແຫຼະ ກະບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນແຫຼະ ຕັ້ງແຕ່ເກີດມາ ເອີ it's sad ມັນກະເ ປັນຕາໂສກເສົ້າເນາະ ເລື່ອງນີ້ນະ ບໍ່ວ່າຖືກເຜີ ແລ້ວກໍເຮົາກໍຕ້ອງໄດ້ດັດແປງຊີວິດເຮົາໄປຕາມສະພາບ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງແຕ່ລະຄົນ ຍານາງ ວັນເນົາ ຫຼວງສີໂຍທາ ສະມາຊິກສັງຄົມລາວອາເມລິກັ ນ ຢູ່ທີ່ລັດມິນເນໂຊຕາ ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກກາງເໜືອສຸດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເລົ່າກ່ຽວກັບປະເພນີຄອບຄົວທີ່ໄດ້ສະຫຼອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ພາຍໃຕ້ສະພາບການຢູ່ໃນເຂດຂອງຍານາງ ສູ່ວີໂອເອຟັງວ່າ Thanksgiving ແປວ່ າພວກຂ້ອຍສະຫຼອງທຸກປີ ແຕ່ມາຕົກອາເມລິກາ ມັນເປັນປະເພນີຂອງຄອບຄົວພວກຂ້ອຍ ແຕ່ວ່າມີແຕ່ອ້າຍແຕ່ນ້ອງໃນຄອບຄົວ ວ່າຊັ້ນເຖາະໄປ Thanksgiving ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນເຮັດຢູ່ເຮືອນຂ້ອຍ ແລະຄັນ Christmas ຊິຄ່ອຍໄປເຮັດ ຢູ່ເຮືອນນ້ອງສາວຊີ້ນະ ເຮັດອົກໄກ່ງວງ ແລະກະມີອາຫານລາວເຮົານຳແດ່ ຕາມປົກກະຕິຫັ້ນ ເຮົາໄປເຮັດແໜມເຂົ້າ ເຂົ້າປຸ້ນ ລາງເທື່ອເຮົາເຂົ້າໄປຊື້ອັນ ຈືນໄກ່ງວງຂອງຮ້ານຈີນຫັ້ນມາ ແລະກະມີອາຫາ ນອາເມລິກາເລັກນ້ອຍ ວ່າຊັ້ນເຖາະໄປ ພິທີຂອງເພິ່ນເນາະ ແມ່ນລະ ຢູ່ພີ້ດຽວນີ້ເນາະ ຕັ້ງແຕ່ pandemic ເດືອນສາມມາ ຈົນຮອດເດືອນແປດ ພວກຂ້ອຍບໍ່ໄປຫາກັນ ລູກສາວຂ້ອຍຢູ່ໄມລ໌ໜຶ່ງຈາກບ້ານຂ້ອຍນີ້ນະ ລະບໍ່ໃ ຫ້ມາຫາກັນ ເພາະວ່າຢູ່ໃຜຢູ່ມັນ ວ່າຊັ້ນເທາະ ບັດນີ້ຄືວ່າທຸກຢ່າງຄືວ່າໄຄແດ່ແລ້ວ ຫວ່າງເດືອນແປດຫັ້ນ ກໍເລີຍວ່າເລີ່ມມາຫາກັນ ຄອບຄົວນີ້ນະ ລູກກໍມາກິນເຂົ້ານຳ ໂຕເອງກໍໄປກິນເຂົ້າເຮືອນນ້ອງ ນ້ອງກໍ ມາກິນເຂົ້າເຮືອນ ບັດນີ້ຫວ່າງເດືອນ ເກົ້າເລີ່ມໜັກມາ ແລະຄົນລາວເຮົາຕິດຫຼາຍ ແລະກໍມີຄົນລາວຕາຍ ພາກັນຢຸດທ້າຍເດືອນເກົ້າມາ ຜູ້ໜຶ່ງຫັ້ນມີແຕ່ບໍ່ຮອດສອງອາທິດ ເຂົ້າໂຮງໝໍແລະກໍຕາຍ ອີກຜູ້ໜຶ່ງຫັ້ນສ າມອາທິດ ມັນເຮັດໃຫ້ຢ້ານ ແບບນີ້ແຫຼະຕົກໃຈຢ້ານ ເພາະສະນັ້ນຈຶ່ງຄ່ອຍເວົ້າວ່າ ເພໃຫ້ເຮົາອົດກັນສະກ່ອນ ພໍອັນ isolate ຕົວເອງ ແລະກໍແບບທີ່ວ່າໃຫ້ເຮົາອັນ quarantine ເຮົາເອງ ແຕ່ລະຄອບຄົວ ມີແຕ່ອາຫານຫັ້ນ ຄັນເຮັ ດອາຫານແນວໃດທີ່ວ່າເຮົາເຮັດອາຫານແນວນ້ອງມັກ ຫຼືວ່າລູກມັກ ໂທໃຫ້ບອກໃຫ້ເຂົາມາເອົາ ເຮົາເອົາໄປປະໄວ້ໜ້າປະຕູ ແລ້ວແລ້ວເຂົາກະມາເອົາ ຄັນບໍ່ຊັ້ນເຮົາກໍໄປ drop off ຢູ່ໜ້າປະຕູເຂົາໃຫ້ເຂົາ ຄືມື້ນີ້ ຫັ້ນລູກສາວກະມາເອົາ ເຮັດແໜມເຂົ້າກັບແຈ່ວໃຫ້ເພິ່ນ ເພິ່ນກະມາເອົາ ເອົາປະໄວ້ໜ້າມາ ແລ້ວກໍຍື່ນອາຫານໃຫ້ກັນຢູ່ປາກປະຕູ ບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາໃນເຮືອນ ແຕ່ວ່າເຮັດເຖິງຂັ້ນນັ້ນ ເພາະວ່າຄວາມຢ້ານ ບ່ອນ ອັນໜຶ່ງມີຫຼານນ້ອຍຢູ່ໃນເຮືອນນີ້ ແລ້ວຕົວເອງກໍບໍ່ແມ່ນວ່າສຸຂະພາບສູງ 100% immune system ກໍບໍ່ strong ປານໃດນະ ເວົ້າງ່າຍໆສະ ເປັນມາແລ້ວສິບໍ່ລອດ ເວົ້າງ່າຍໆ ຄວາມບ່ອນສຸດທ້າຍໂລດ ທ່ານອາຈານ ໂນ ຈັນທະນະຄອນ ປະ ທານສະມາຄົມລາວເມືອງອາມາຣິໂລ ແຄນຍອນ ແລະ ດູມັສ ຢູ່ໃນລັດເທັກຊັສ ທາງພາກກາງໃຕ້ສຸດຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ປີນີ້ເພິ່ນສະຫຼອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າຢ່າງໃດ ດັ່ງທ່ານອາຈານ ໂນ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ວ່າ ຕາມປົກກະຕິນີ້ວ່າ ພວກຂ້ອຍນີ້ສະຫຼອງກັນນີ້ ຄັນວ່າ Thanksgiving ນີ້ ພວກຂ້ອຍຈະມີໄກ່ງວງມາ ມາເຮັດມາອົບ ຄືຈັ່ງ ທຸກຄົນມີເນາະ ເພາະວ່າລາງຄົນກໍເຮັດການ ເຂົາກໍເບີກໃຫ້ ເຂົາໃຫ້ຟຣີເດ້ ມາແລ້ວກະບັດນີ້ຄັນເ ຈົ້າອົບ ເຮືອນເຈົ້າກະອົບ ເຮືອນຂ້ອຍກະອົບ ສິກໍມີແຕ່ວ່າເອົາ ລາງເທື່ອກະມາຊຸມກັນ ເອົາມາຫາກັນ ສີ່ຫ້າຄອບຄົວສິກິນຮ່ວມກັນ ເອີ ຕ້ອງໄປເຮືອນຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງ ກະອາດວ່າເຮືອນໃດມັນມີເຫຼົ້າແຊບໆລະ ສ່ວນ ຫຼາຍມັນກະມາເຮືອນຂ້ອຍພີ້ແຫຼະ ແລະແຕ່ລະເທື່ອຫັ້ນຈັກຄົນ ຄັນມາເບິດສູ່ຄົນຫັ້ນ ໂອ້ ມາໝົດຈຸຄົນມັນກໍມາຊາວ ຊາວສາມສິບຄົນພຸ້ນແຫຼະ ຈາກກິນອົບໄກ່ງວງ ແລະ ອັນນ່າອາຫານລາວໄດ້ເຮັດຈັ່ງໃດແດ່ ເອີ ອາຫານລາວເຮົາມີຫຍັງເຮົາກໍເຮັດເສີມ ລາງຄົນກໍມັກກິນ ຢາກກິນລາບ ລາງຄົນກໍຢາກກິນສະເຕັກບໍ ຂອງພວກຂ້ອຍແປວ່າ ຜູ້ໃດມັກອັນໃດກໍເຮັດມາ ມາແລ້ວກໍມາກິນເຂົ້າຊຸມກັນ ພວກເຮົາຊຸມກັນແລ້ວລະ ເດ້ວ່າຊັ້ນ ກໍມີຫຍັງກໍໂອ້ລົມກັນ ແບບວ່າແບບອ້າຍແບບນ້ອງກັນນີ້ແຫຼະ ລົມກັນແນວໃດມັນຊິມ່ວນ ຄອບຄົວແຕ່ລະຄອບຄົວ ໃນໄລຍະນີ້ນີ່ ແມ່ນ ສ່ວນຫຼາຍມັນໃກ້ກັນບໍ່ໄດ້ ມີຕັ້ງແຕ່ແຟມິລີ ມີແຕ່ລູກແຕ່ຫຼານເທົ່ານັ້ນ ມາຫັ້ນນະ ປີນີ້ນີ່ ຂ້ອຍເວົ້າກັບລູກສາວນ້ອຍຜູ້ຫຼ້າຂ້ອຍນີ້ວ່າ ແດດີຫັ້ນ ຢາກໃຫ້ພໍ່ກັບແມ່ມາເຮືອນຂ້ານ້ອຍໄດ້ບໍ່ ລູກສາວວ່າ ເພາະວ່າຂ້ານ້ອຍຊິເຮັດໄກ່ງວງສອງໂຕ ໃຫ້ພໍ່ກັບແມ່ມາກິນຢູ່ພີ້ ລາວກໍວ່າບໍ່ຢາກໃຫ້ ພໍ່ແມ່ຫັ້ນໄປໂຊໂຊກັບຄົນຫຼາຍ ງວງລາວບອກນະ ມີແຕ່ກິນແຕ່ແຟມິລີເຮົານີ້

ຟ້ອນບໍ່ ເອີ ກະມ່ວນກັນທຳມະດາ ກະມ່ວນກັນທຳມະດາ ລາງຄົນກະໄດ້ກີຕາ ລາງຄົນກະໄດ້ ອັນນະ ຄີບອດມາ ແລ້ວກະເອົາກັນແຫຼະບັດນີ້ ແລ້ວກະຮ້ອງເພງກັນ ມ່ວນກັນ ແລ້ວກະມ່ວນ ການສະຫຼອງ Thanksgiving ຢູ່ໃນສັງຄົ ມລາວໃນເຂດນີ້ຫັ້ນ ຂະເຈົ້າຊິຖືເປັນເລື່ອງສຳຄັນບໍ່ ເລື່ອງການໃຫ້ຢູ່ຫ່າງກັນບໍ່ ຫຼືວ່ານີ້ ບໍ່ ຂະເຈົ້າຖືວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ວ່າມ່ວນຂອງຂະເຈົ້າຊື່ໆເດ ຂະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖືວ່າກ່ຽວກັບການນັບຖືເລື່ອງວ່າໃຈພະເຈົ້າ ບໍ່ຫຍັງ ຂະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖືເດ ໂດຍສະເພາະເລື່ອງນີ້ນະ ເລື່ອງພະຍາດນີ້ນະ ໂອ້ ເລື່ອງພະຍາດນີ້ບໍ ເຂົາຍັງບໍ່ ເຂົາຍັງບໍ່ຢ້ານດອກ ເຂົາຍັງບໍ່ຢ້ານ ຂ້ອຍງຶດຂ້ອຍວ່າ ຂ້ອຍໄປແຕ່ລະບ່ອນຂ້ອຍກໍຢ້ານ ເຮົາປິດໜ້າປິ ດນັ້ນເນາະ ຄືໄປ funeral home ຄືກັນ ຂະໜາດຄົນເປັນໂຄວິດ ເຂົາຍັງເອົາມາເປີດໂລງໃຫ້ກັນເບິ່ງຢູ່ເສີຍຢູ່ໄດ້ນະ ມັນບໍ່ໄດ້ຕີ້ ຂ້ອຍວ່າ ທ້າຍສຸດນີ້ VOA ໄດ້ເຊີນອາຈານ ອິນຕາ ຈັນທະວີສຸກ ນັກສອນສາສະໜາຄຣິສຕຽນລາວ ອາເມລິກັນ ທີ່ມີໂບດຢູ່ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ແລະ ລັດ ຟລໍຣິດາ ທ່ານໄດ້ມາໃຫ້ຄຳອວຍພອນແກ່ຊາວລາວ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຄົມທົ່ວໄປທີ່ຢູ່ໃກ້ ແລະ ໄກ ເນື່ອງໃນໂອກາດອັນຂັບຂັນນີ້ ເຊິ່ງອາຈານອິນຕາ ກ່າວໃຫ້ພ ອນມ້ວນທ້າຍດັ່ງນີ້ ສະບາຍດີ ພີ່ນ້ອງຊາວລາວທີ່ຮັກແພງ ທີ່ອາໄສຢູ່ທົ່ວທຸກມຸມໂລກ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກດີໃຈ ທີ່ມີໂອກາດໄດ້ຖືກເຊີນໃຫ້ມາໃຫ້ຄຳແນະນຳກັບພີ່ນ້ອງ ເນື່ອງໃນໂອກາດວັນຂອບຄຸນພະເ ຈົ້າ ທີ່ກຳລັງມາເຖິງພວກເຮົາຢູ່ ໃນເວລານີ້ ໃນຊ່ວງໄລຍະນີ້ ໂລກຂອງພວກເຮົາກຳລັງຖືກຄາມດ້ວຍໄພວິບັດ ແລະ ກໍໂລກລະບາດ ເຊິ່ງເຫັນວ່າເປັນໂລກທີ່ຮ້າຍແຮງ ທີ່ມວນມະນຸດຊາດບໍ່ເຄີຍ ໂດຍສະເພ າະໃນຍຸກໃນສະໄໝພວກເຮົານີ້ ກໍຖືວ່າບໍ່ໄດ້ເຄີຍພົບພໍ້ມາກ່ອນ ຂໍພະເຈົ້າເມດຕາ ຂໍພະເຈົ້າອວຍພອນ ຂໍພະເຈົ້າຮັກສາ ພີ່ນ້ອງຊາວລາວຂອງພວກເຮົາ ແລະ ກໍພີ່ນ້ອງຊາວໂລກ ທຸກທີ່ທຸກບ່ອນ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາ ມຕະຫຼອດປອດໄພ ແລະ ພວກເຮົາມີຊີວິດຍືນຍາວຢູ່ ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນ ທີ່ ອ່າ ຜະລິດມາ ແລະ ກໍຈະໄດ້ຢູ່ໃນໂລກນີ້ຢ່າງສະຫງົບປອດໄພຕໍ່ໄປ ຂໍພະເຈົ້າອວຍພອນທຸກໆຄົນເດີ້ ນັ້ນແມ່ນການສຳພາດສະຫຼ ອງບຸນຂອບຄຸນພະເຈົ້າ ຫຼື Thanksgiving ຢູ່ໃນສະຫະລັດອາເມລິກາມື້ນີ້ ເຖິງແມ່ນວ່າຊາວອາເມລິກັນຫຼາຍໆລ້ານຄົນ ບໍ່ສາມາດເດີນທາງໄປມາຫາສູ່ກັນໄດ້ກໍຕາມ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າພາກັນໃຊ້ ເທັກໂນໂລຈີອັນທັນສະໄໝທີ່ຮ້ ອງວ່າ Zoom ແລະອື່ນໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໂອ້ລົມ ແລະເຫັນໜ້າກັນໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໄປຫາກັນ ກິ່ງສະຫວັນ ປະທຳມະວົງ VOA ນັ້ນແມ່ນການສຳພາດກັບຊາວລາວອາເມລິກັນ ກ່ຽວກັບການສະຫຼອງບຸນຂອບຄຸນ ພະເຈົ້າ ຫຼື Thanksgiving ໃນປີນີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທັງຫຼາຍ ລາຍການຊີວິດຊາວລາວເລື່ອງໃໝ່ ຈະກັບມາພົບກັບທ່ານອີກ ໃນແລງວັນພະຫັດໜ້າ ເວລາດຽວກັນນີ້